त्रय चतुस्त्रिंशत् किल त्रयस्त्रिंशत्तमश्लोकं गतसप्ताहे पठितवन्तः एकवारं तं श्लोकं वदामः अनन्तरम् अग्रे अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यम् अतचेत्त्वमिमं धर्म्यम् सङ्ग्रामं न करिष्यसि सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि हित्वा पापमवाप्स्यसि अग्रिमश्लोकम् अकीर्तिं चापि भूतानि कीर्तिम् चाभिभूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् कथयिष्यन्ति देव्य सम्भावितस्य चाकीर्तिर् सम्भावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते मरणादतिरिच्यते अकीर्तिम् भूतानि अकीर्तिम् चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिर् सम्भावितस्य च कीर्तिर् मरणादतिरिच्यते मरणादतिरिच्यते कुर्मः अकीर्तिम् अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् अनन्तरं सम्भावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते अतिरिच्यते अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां सम्भावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते अत्र एकैकपदस्य अन्तलिङ्गविभक्तिवचनादिकं पश्यामः अकीर्तिम् अकीर्तिः अकीर्ति इकारान्त स्त्रीलिङ्ग द्वितीय एकवचनं च जानीमः एव अव्ययम् अपि अव्ययं भूतानि अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथम बहुवचनं बहुवचनं कथयिष्यन्ति
क्रियापदमस्ति लृट् अस्ति भविष्यत्कालस्य
अनन्तरं ते तत्
दकारान्त सर्वनामशब्दः षष्टि एकवचनमस्ति तत् हम्म. षष्टि हम्म.
इदानीं किम् अस्ति तच्छब्दस्य तच्छब्द इत्युक्ते किं सः तौ ते तदेव तस्य बहुवचनं अव्ययाम् क्रियापदं किल नास्ति अव्ययम् इत्येव अस्ति किल क्रियापदम् अव्ययम् इति अव्ययम् इति वदामः अव्ययाम् इति अत्र यदस्ति आकारान्त स्त्रीलिङ्ग द्वितीय एकवचनं पदं किं प्रातिपदिकं किम्
अव्यया तस्य अव्ययाम् इति रूपम् हा तदेव समानमेव पदं तु अधिकपरिचितः नास्ति सम्भावितस्य जानीमः अकारान्त पुल्लिङ्ग षष्टि एकवचनं एकवचनम्
अकीर्तिः
पूर्वम् अकीर्तिम् इति दृष्टवन्तः अत्र अकीर्ति इकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचनं प्रथमा एकवचनं मरणात् पञ्चमी एकवचनमस्ति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग पञ्चमी एकवचनम् अतिरिच्यते क्रियापदमस्ति अति इति उपसर्गः अस्ति रिच् इति आत्मनेपति अनन्तरं कर्तरि लेट् प्रथमपुरुष एकवचनं प्रथमपुरुष एकवचनमस्ति इदानीं पदानि दृष्टवन्तः एकैकपदस्य अर्थविषये चिन्तनं कुर्मः एकैकपदस्य अर्थम् सामान्यतया भूतानि अन्वयक्रमेण पश्य भूतानि ये भूतानि सन्ति अथवा जनाः
ते पश्यतु तत् ते इति युष्मशब्दस्य रूपः अस्ति तत्र ते अर्थः कः अस्ति तत्र तव इत्यर्थः भवतः इति वयं वदामः किल भवतः इति तस्य तव इति कस्य रूपं भवति तव ते युष्माकम् इति आगच्छति षष्टिरूपम् आगच्छति तदेव एव अस्ति तत्र तव ते इति अस्ति खलु युष्मशब्दे रूपद्वयम् आगच्छति युष्मशब्दे त्वं युवां यूयं त्वां त्वा युवां वा युष्मान् वः एवं रूपद्वयमस्ति षष्टिमध्येपि रूपद्वयमस्ति हम्म। तत्र तव इति अपि अस्ति ते इति अपि अस्ति तदेव रूपमस्ति हम्म। अव्ययाम् अनश्वरम् अव्यय अनश्वरम् इत्युक्ते नश्वरं नास्ति हम्म। नाशः नास्ति इति अकीर्तिं च अकीर्ति कीर्ति कीर्ति नास्ति कीर्ति इत्युक्ते किम् फेम् उत्तम प्रसिद्धि तद् नास्ति अकीर्ति अप्रसिद्धि अकीर्तिं च अपि कथयिष्यन्ति सामान्यर्थः कथयति वद वदन्ति सम्भावितस्य सम्भावितस्य इत्युक्ते उत्तमस्य अथवा मान्यस्य मान्यस्य जनस्य विषये वदन्ति हाँ। कः मान्यः अर्जुनः अत्र अर्जुनस्य विषये वदन्ति इति वदति हाँ। इत्युक्ते मान्यः अस्ति तदापि भवतः विषये किं वदन्ति अकीर्तिं वदन्ति मान्यस्य जनस्य हाँ, अकीर्तिः दुष्कीर्तिः मरणात् अपि मरण मरणस्य अपेक्षया अथवा मरणात् अपि मरणात् अधिकं अतिरिच्यते अतिशेते अतिरिच्यते इत्युक्ते अतिशेते आहत्य कः अर्थः अति अतिशयं प्राप्नोति इत्युक्ते ततोपि अधिकं भवति इति मरणस्य मरणेन कीदृशकष्टं भवति ततोपि कष्टं ते अनुभवन्ति के अकीर्तिकारणेन ते के
<laughs> ये जनाः
के जनाः
ये कीर्तिमेव इच्छन्ति अथवा कीर्ति एव प्रधानम् इति चिन्तयन्ति के तादृशाः जनाः क्षत्रियाः हम्म। क्षत्रियाणां विषये वदन्ति अथवा राजानः हम्म।
रघुवंशे हम्म। वर्णनं करोति तेषां यशः यशः इत्युक्ते समानमेव कीर्ति एव यशः इत्युक्ते तेषां स्वजीवनस्य अपेक्षया अपि प्रमुखमस्ति स्वस्य जीवः तत् आवश्यकं चेत् त्यजति स्वस्य शरीरं त्यजति किन्तु यशः न त्यजति एवमेव क्षत्रियाः एवमेव राजानः एवमेव अर्जुनस्य कुले विद्यमानः जनाः हम्म। अर्जुनः तस्मिन् कुले जन्म प्राप्तवान् क्षत्रियकुले कीर्ति प्रमुखकुलमस्ति तत् कीर्ति एव तेषाम् अत्यन्तमुख्यमस्ति कीर्तिनिमित्तं ते किमपि कुर्वन्ति कीर्ति इत्युक्ते ते शरीरमपि न चिन्तयन्ति तेषां जीवनमपि न चिन्तयन्ति वयमपि शृणुमः किल कुटुम्बस्य कीर्ति केचन जनाः सन्ति किमपि भवतु मम कुटुम्बस्य विषये किमपि कष्टं न भवेत् अथवा मम प्रदेशस्य विषये मम ग्रामस्य विषये किमपि कष्टम् अहं सोढुं न शक्नोमि अथवा मम राष्ट्रस्य विषये अहं कष्टं सोढुं न शक्नोमि एते क्षत्रियाः स्वभावेन कीदृशाः कीर्तिगुणे ते कीर्ति तेषामेकः गुणः अत्र भिन्नरीत्या असमीचीनरीत्या न वदति इदानीं वयं चिन्तयामः यशः इत्युक्ते किमर्थं एषः निमित्तं कार्यं करोति इति चिन्तयामः तस्य द्विविधार्थः अस्ति किल यशः निमित्तं कार्यं न कुर्मः इत्युक्ते तद् अहङ्कारनिमित्तं न एषः जन्मना तस्य कुलः तादृशः अस्ति धर्मपुत्रस्य विषये वदति चेत् धर्मनिमित्तमेव सः जीवनं करोति किल तादृशं सम्पूर्णकुलस्य पाण्डवकुलस्य यशः कीर्तिः कुत्र अस्ति अर्जुने अस्ति भवान् तादृशकुले जन्म प्राप्तवान् भवतः कीर्ति अपि गच्छति इति वदति प्रथमं किम् उक्तवान् भवतः मरणं भवति शरीरं गच्छति किल भवान् युद्धं न इतोपि अग्रेपि वदति भवान् युद्धं न करोति चेत् किं भविष्यति भवान् इदानीं युद्धं न करोमि इति वदति पापं भवति भवान् स्वाभाविकतया सः युद्ध युद्धक्षेत्रे अस्ति सत्यम् अस्माभिः चिन्तनं करणीयं सः युद्धक्षेत्रे अस्ति सः युद्धं न करोति चेत् किं भवति स्वधर्मं त्यजति भवतु किमपि स्वधर्मं त्यजति सत्यं किं भवति अकीर्ति भवति अन्यथा किं भवति अन्यतं मारयन्ति प्रथमविषयः सः किल अहम् इदानीं युद्धक्षेत्रे अस्मि अहं युद्धं न करोमि चेत् किं भवति प्रथमतया अन्ये माम् अन्ये मम मारणं कुर्वन् मम ते हन्ति ते मम मारणं कुर्वन्ति सत्यम् एतत् प्रथमविषयः अस्ति तदर्थमेव भवता युद्धं करणीयं भगवान् आत्मनः विषये सर्वं बोधयितुं प्रयत्नं कृतवान् बहूनि वाक्यानि उक्तवान् कथम् आत्मा स्थिरमस्ति कथं बोधः भवेत् एतत् सर्वं वदन् सः अनन्तरं सामान्यजीवनं प्रति आगतवान् कारणं किं किं सः स्वीकरोति इति वक्तुं न शक्नुमः खलु इदानीम् अस्माकं कृते किम् उत्तमं भवति इति केनापि वक्तुं न शक्यते एकस्य प्रश्नस्य बहुविधपरिहारः भवन्ति किन्तु अहं किं स्वीकरोमि इति कः जानाति इदानीम् अत्र एकः प्रश्नः अस्ति कार्यं करणीयम् इति आपतितम् आपतितम् इत्युक्ते एकं कार्यं करणीयम् अधुना एकं कार्यं करणीयं तेन किं करणीयं युद्धं करणीयम् इदानीं तेन कार्यं करणीयं तस्मिन् क्षणे सः कार्यात् विमुखः जातः अहं तत् कार्यं न करोमि इति वदति तस्य कारणानि बहूनि सः उक्तवान् पश्यतु भगवतः चिकित्सा कीदृशी अस्ति चिकित्सा इत्युक्ते ट्रीट्मेण्ट् कथं करोति सः प्रथमं भव वयमपि मम एकः रोगः अस्ति रोगः अपि भिन्नभिन्नरीत्या आगच्छति शारीरिकरोगः अथवा मानसिकरोगः उत्तमः वैद्यः अस्ति इति चिन्तयतु अहं वैद्यस्य समीपं गच्छामि उत्तमः वैद्यः चेत् किं करोति प्रथमं सः शृणोति उत्तमः वैद्यः चेत् प्रथमं रोगी किं वदति तत् सः शृणोति सत्यं भगवान् अपि किं कृतवान् श्रुतवान् सम्पूर्णचरित्रं श्रुतवान् सः पितुः विषये पितामहस्य विषये अथवा स्वस्य मनः कथमस्ति शरीरं कथमस्ति समग्रविवरणं सः श्रुतवान् अनन्तरं सः किं कृतवान् तस्मै कीदृश औषधं दातव्यं तत् प्रथमं दत्तवान् प्रथमं किम् आसीत् प्रथममेव भगवान् कथम् आरब्धं कृतवान् द्वितीय अध्याये भगवतः भाषणस्य आरम्भः कुतः कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन तावदुक्तवान् कुतः एतद् आगतम् കുതസ്ത്വാത് കശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യം അനാര്യജുഷ്ടം അസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം ഹേ അർജുന എതത് സർവം ഉക്തവാൻ तदा एव तस्य किञ्चित् औषधं सः प्राप्तवान् किञ्चित् औषधं प्राप्तवान् इत्युक्ते एक एकवारं स्थितवान् पुनः सः किम् आरब्धवान् तस्य अन्तरङ्गे विद्यमान संशयस्य निवारणाय प्रयत्नं कृतवान् अवग सत्यं तस्य मनसि किम् अस्ति तद् श्रोतव्यं किल तद् ज्ञातव्यं खलु तदर्थं सः प्रथममेव एकं ट्रीट्मेण्ट् दत्तवान् यदा कदापि इदानीं पश्यतु कस्यापि मानसिकरोगः वा किमपि भवति प्रथमं वयं चिकित्सालयं नयामः एकवारं कदाचित् शोक् ददाति सत्यं किमपि यत् ददाति किल यदा रोगः अस्ति तदनुसृत एक ट्रीट्मेण्ट् ददाति गृहे अपि कुर्मः बालकाः किमपि किमपि किं वदामि किमपि तस्य चेष्टां करोति माता प्रथमं किं करोति प्रथममेव वेदोपदेशं कर्तुं न शक्नोति प्रथमम् एक एकताडनं ददाति अथवा एकतर्जनं करोति ताडनम् अथवा तर्जनं तस्य नाशाय वा न माता जानाति कियत् दातव्यं तादृशमेव भगवान् एकवारम् एकं ताडनं दत्तवान् छड्यति कारणं किं तत्र स्टोप् करणीयं तत् सत्यं तत्र वयं तत् तत्र न समापयामः इति चिन्तयतु तत्र तद् न स्थगयति चेत् तस्य अन्तरङ्गः मनः कथमस्ति पलायनं कर्तुं चिन्तयन् अस्ति सः अन्यत् किमपि तस्य अन्तरङ्गं प्रति न गच्छति तस्मात् प्रथमं किं करणीयं तेन वक्तव्यम् अन्तरङ्गे किम् अस्ति तत्सर्वं वक्तव्यं तत्सर्वम् उक्तवान् कियत् सम्यक् वदति इति पश्यतु तद् अनन्तरं किं कृतवान् तदनन्तरम् एकं किं दातव्यं तद् दत्तवान् एकवाक्यं क्षणं तस्मै एकजन्मपूर्णं चिन्तनीयं भगवान् एव आह्वयति कुतस्त्व कश्मलमितं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन अस्माकमपि कष्टं कुत्र भवति यदा विषमे विषमः यदा आगच्छति विषमे समुपस्थितं यदा विषम विषमः आगतः विषमः इत्युक्ते यदा कष्टम् आगतं तदानीमेव चिन्तनं किल तावत्पर्यन्तं वयमपि अत्यन्त अग्रिमवेदान्तं वयमपि वदामः अस्माकमपि किमपि कष्टं नास्ति किन्तु स्वस्य जीवने यदा कदापि एक लघु कष्टं यदा आगच्छति सर्वं समाप्तं
तदा किमपि नास्ति तस् तस्य अर्थः कः यद् मया पूर्वम् उक्तं तत् सर्वं मम अन्तरङ्गतः न आगतं मयि किमपि नास्ति इत्यर्थः अहं किं वदामि इति अवगमनम् अस्ति अवगच्छति यदा कदापि विषमे समुपस्थितम् इति भगवान् तत्र आरम्भं कृतवान् तस्मादेव भिन्नभिन्नरीत्या तं पृच्छति भिन्नभिन्नकार्याणि यदा कष्टं भवति यदा दुःखं भवति तस्मिन् समये भवतः उपयोगाय अस्ति वा भगवान् भवान् गीतां जानाति भवान् सम्पूर्णगीतां पठितवान् द्वितीय अध्याये साङ्ख्ययोगं सम्पूर्णं पठितवान् तत्र साङ् स्थितप्रज्ञस्य का भाषा इति सर्वं वयं पठितवन्तः स्वस्य जीवने एकः प्रश्नः आगतः गीता विस्मृता कुत्र अस्माकं जीवने एतादृशप्रश्नाः आगच्छन्ति अस्माकं जीवने किमर्थं वयं पठामः एतस्य योजनं वयं कुत्र कुर्मः स्वस्य जीवने यदा यदा स्वस्य जीवने लघु लघु प्रश्नाः आगच्छन्ति अस्माकं सर्वेषां जीवने अपि प्रश्नाः आगच्छन्ति आगच्छन्ति वा न वा सर्वेषां जीवने युद्धमस्ति निरन्तरं युद्धमस्ति किन्तु भगवान् वदति बहवः वयं युद्धं न कुर्मः वयं किं कुर्मः पलायनं कुर्मः उत्तमपदं तदेव यदा युद्धं करणीयं भवति युद्धम् अस्माकं पुरतः भवति तावत् पर्यन्तं वयं किं वदामः बहूनि वाक्यानि वदामः महाभारते उत्तरः इति एकं कथापात्रमस्ति जानाति उत्तरः इति सः वदति यदा
विराटनगरे एते वासं कृतवन्तः के पाण्डवाः विराटनगरे वासं कृतवन्तः तदानीम् अज्ञातवाससमये तदानीं ते ज्ञातवन्तः कौरवाः तदा कौरवाः ज्ञातवन्तः इत्युक्ते पूर्णतया न जानन्ति किन्तु ते एक उपायं कृतवन्तः भिन्नभिन्नपार्श्वतः विराटनगरस्य आक्रमणं कुर्मः तदानीं पाण्डवाः सन्ति चेत् बहिरागच्छन्ति ते साहाय्यार्थं पाण्डव ते आगच्छन्ति चेत् पुनः द्वादशवर्ष वनवास अज्ञातवास सर्वं करणीयम् एवमस्ति किल तेषां मध्ये चिन्तनमेवमासीत् पूर्वं तदा ते एकपार्श्वे तेषां धेनवः धनम् एतत् सर्वं चोरितवन्तः अन्यपार्श्वे राष्ट्रस्य उपरि आक्रमणं कृतवन्तः तदानीं विराटराजा नास्ति सर्वे अपि गतवन्तः केऽपि न सन्ति तत्र के सन्ति आहत्य बृहन्नळ अस्ति बृहन्नळ इत्युक्ते अर्जुनः अर्जुनः यदा बृहन्नळरूपं स्वीकृत्य तत्र वासं कुर्वन् आसीत् सः सा अस्ति अनन्तरम् उत्तरः अस्ति तदा उत्तरः वदति कोऽपि मम रथं चालयितुं कोऽपि अस्ति चेत् अहम् इदानीं युद्धं कृत्वा एतेषां सर्वेषां पराजयं कारयामि केषां
कौरवाणां के भीष्मपितामहः कर्णः सर्वं किं सर्वान् अहम् एतत् कर्तुं शक्नोमि किन्तु किं नास्ति मम रथं चालयितुं चालकः नास्ति वयमपि बहुधा एवं चिन्तयामः <laughs> वयमपि बहुधा एतादृशसम्भाषणं कुर्मः एतत् करोति चेत् अहम् एतत् सर्वं करोमि स्म तस्य स्थाने राजी भगिनी वा स किमर्थम् एतावत् दुःखम् अनुभवति किमर्थम् एतादृशकष्टम् अनुभवति किमर्थम् एवं कृतवती तस्याः स्थाने अहम् अस्मि इति चिन्तयतु अहं <laughs> सर्वमपि कृत्वा एतत् समापयामि स्म यदा उत्तरः उक्तवान् अर्जुनः उक्तवान् मृगन्धः उक्तवान् रथम् अहं चालयामि भवान् आगच्छतु इति गन्तव्यमेव सः किं करोति सः चिन्तितवान् एषा एका महिला किल नृत्यं पाठयति एषः किं करोति इति अनन्तरम् एषः गत्वा उपविष्टवान् अर्जुनः सम्यक् रथं चालयति यदा रथम् अग्रे अग्रे गच्छति उत्तरः अवगतवान् एषः सम्यक् एव चालयति इदानीं दुर्योधनस्य वा दुःशासनस्य पुरतः मां स्थापयति मया किमपि कर्तुं न शक्यते सः उक्तवान् न न मया युद्धं कर्तुं न शक्यते मया गृहं गन्तव्यं पिता द्रष्टव्यं माता द्रष्टव्या इति आरब्धवान् पलायनं कर्तुम् आरब्धवान् समानमस्ति अस्माकमपि मनसि कथा तु अग्रे गच्छति अर्जुनः न त्यक्तवान् अर्जुनः एकत्र अर्जुनः एकत्र रथं स्थापयित्वा उपरि वृक्षस्य उपरि गत्वा तस्य आयुधानि सर्वं तत्र स्थापितवान् स्वीकृत्य युद्धं कृतवान् एवम् अग्रे गच्छति कदा किमर्थम् उक्तवान् एवमेव वयमपि वयमपि वदामः बहु वदामः वयं तत् करोमि अहम् एतत् करोमि मया कर्तुं शक्यते कस्यापि जीवने कापि कोऽपि प्रश्नः भवतु अस्माकं हस्ते उत्तरमस्ति सत्यं सुरेशमहोदयस्य प्रश्नः चेत् मम निघण्टुमध्ये निघण्टु इत्युक्ते मम डिक्षनरि अथवा मम कोशः मम कोशे यथेष्ट उत्तराणि सन्ति दीपायाः प्रश्नः चेदपि मम उत्तराणि सन्ति राधावल्लभञ्जी प्रश्नः चेदपि कोऽपि भवतु लोके इन्द्रतः चण्डालपर्यन्तं के सन्ति तेषां सर्वेषां जीवने काः समस्याः भवन्ति तासां समस्यानां उत्तराणि मम मनसि अस्ति मम मुखे अस्ति अहं वदामि मम नियन्त्रणं नास्ति किमपि नास्ति किन्तु स्वस्य विषये एकः लघुप्रश्नः यदा आगच्छति भवान् तस्य उत्तरं न अवगच्छति न चिन्तयति न वदति भवान् किं करोति पलायनं करोति तदेव तस् तादृशसन्दर्भे भगवान् भिन्नभिन्नमार्गेण किं करोति तं तत्र स्थापयति तं बोधयति वस्तुतः एतदेक आत्मीयजीवनं हम्म। गीता इत्युक्ते तत्र एतदेक आत्मीयजीवनम् एकसाधकः एकसाधकः इत्युक्ते वयं सर्वे अस्माकं जीवने यदा वयम् अग्रे गच्छामः तत्र ते रथं किम् उपनिषत् मध्ये एक उत्तममन्त्रः अस्ति रथं किं शरीरम् अस्माकम् एतदेव शरीरम् अस्माकं रथमस्ति एतस्मिन् रथे अहम् उपविश्य अहं कः अहं सारथि अहं कः तत्र मम आत्मबोधः अहम् इति यदस्ति तद् एतेन रथेनैव एतत् रथं नास्ति चेत् रथम् इत्युक्ते किं वाहनं सत्यं रथम् एकवाहनमेव खलु एतत् रथं नास्ति चेत् मम आत्मा इति यद् वयं वदामः तेन किमपि कार्यं कर्तुं शक्यते वा न तस्य वाहनमस्ति एतत् तस्य चालनं तेन करणीयमस्ति तत्र उपविश्य एतत् शरीरं नास्ति वयम् एतत् कामपि साधनां कर्तुं न शक्नुमः एतत् शरीरम् अस्ति इति कारणेन एव वयम् अद्य साधनां कर्तुं शक्नुमः अद्य मम पूर्वजन्म कृतपुण्यपाप केनापि कारणेन अहम् एतत् शरीरं प्राप्तवान् एतत् रथमहं प्राप्तवान् एतेन शरीरेण मम अद्यतनजीवनस्य वातावरणे अहं साधनां कुर्वन् अस्मि तत्रैव भगवान् अर्जुनस्य समीपम् उक्तवान् भाग्यवान् अस्ति भवान् कारणं किं भवान् क्षत्रियकुले जातः किमर्थं क्षत्रियः इत्युक्ते भाग्यम् इति वदति तत्रापि भिन्नभिन्नकारणानि सन्ति पश्यतु भिन्नभिन्नदृष्ट्या वयं द्रष्टुं शक्नुमः इदानीं सर्वेषाम् अस्माकं चिन्तनानुसृतं वदति सर्वे जन्मना जायते शूद्रः जन्मना सर्वे शूद्राः एव यदा जन्म प्राप्नोति शूद्रः एव शूद्रत्वम् इत्युक्ते किम् शूद्रत्वम् इत्युक्ते सेवा कर्तुम् इच्छा किल शूद्रस्य कार्यं तदेव किल अन्येषां सेवा करणीया शूद्रत्वम् अपि अत्युत्तममेव शूद्रत्वे यदा मनसि भवति अन्तरङ्गे भवति गुरुसेवा कृत्वा अथवा अन्य कस्यापि सेवां कृत्वा यदा सेवां करोमि तदानीं किं भवति मनःशुद्धिः भवति मनः शुद्धं भवति तेन यदा यदा सेवां करोति यदा यदा वयम् अन्येषां कृते कार्यं कुर्मः अन्येषां कृते कार्यं कथं कुर्मः अन्येषां कृते नास्ति वयं यदा कदापि कार्यं कुर्मः मया अन्ये एकस्य स्नेहः प्राप्तव्यः मया किं करणीयं वस्तुतः मया तस्य स्नेहः प्राप्तव्यः इति अहं चिन्तयामि अहं कथं तस्य स्नेहं प्राप्तुं शक्नोमि तस्य कृते भवान् कार्यं कृत्वा पश्यतु हम्म। यदा स्नेहः अधिकः अधिकः भवति किल अस्माकमपि तदेव किल भवन्तः कान् इच्छन्ति केनापि मार्गेण केषाम् उपरि अस्माकम् इच्छा भवति ये अस्माकं कार्यं कुर्वन्ति तेषां किल तदेव विपरीतमपि अस्माभिः चिन्तनीयं माम् अन्ये इच्छन्तु इत्युक्ते मया किं करणीयम् अन्येषां कार्यं करणीयम् अन्येषां साहाय्यं करणीयं तेषां कार्यं करोतु एतदेव वयं गृहे अपि बहु अप्लै कर्तुं शक्नुमः एतत् सर्वाणि कार्याणि कुत्र अधिकं कर्तुं शक्नुमः गृहे कारणं गृहमेक कुटुम्बम् इति यदस्ति तत् एक यूनिट् अस्ति तदेव भारतस्य वैशिष्ट्यमपि अन्यथा समाजे वयं तावत् कर्तुं न शक्नुमः समाजे अपि कर्तुं शक्नुमः तदर्थं तादृश औन्नत्यम् आवश्यकं किन्तु गृहे प्रथमतया आरम्भं कर्तुं शक्नुमः पतिपत्नी अस्ति पुत्रः पुत्री अस्ति गृहे सर्वदा मातुः उपरि सर्वेषाम् अधिकस्नेहः भवति गृहे भारतीयगृहस्य विषये वदन्नस्मि अहं इत्युक्ते तत्रत्य कल्पनायाम् अन्धन् अन्यदृष्ट्या न तत्रत्य कल्पनाया अत्र तु बहु भिन्नकल्पना अस्ति अहं न अवगच्छामि अपि पूर्णतया भारते बहुषु गृहेषु मम गृहे अहं पश्यामि मम गृहे मम ज्येष्ठः मम अनुज मम पिता मम पितामही मम मातामही सर्वे अपि मम मातरम् इच्छन्ति किं कारणं स्यात् सा सर्वेषां सेवां करोति गृहे सर्वेषां कार्यं सा करोति किन्तु सा एवं न प्रकटयति मां सर्वे इच्छन्तु इति न चिन्तयति माम् इच्छन्तु इति विचिन्त्य सा कार्यं करोति वा एतत् कथं कार्यं करोति इत्युक्ते कथं लघु लघु लघु लघु विषयेषु अस्माभिः चिन्तनीयं स्वाभाविकतया अस्माकं स्वभावः कथम् इदानीं पश्य इदानीन्तन अस्माकं गृहं चिन्तयतु पतिपत्नी एव अस्ति इति चिन्तयतु अथवा पुत्रः तावदेव अस्ति किल इदानीं गृहे पुत्रः पुत्री एतावदेव अस्ति पतिः एकं वदति चेत् पत्नीद्वयं वदति सत्यं एतत् प्रथमनियन्त्रणं कुत्र करणीयं प्रथमनियन्त्रणं जिह्वायाम् एतत् कस्मिन्नपि स्नेहे एवमेव इति नास्ति अन्यदपि इदानीं पश्यतु अन्यद्वयोः मध्ये स्नेहः द्वौ पुरुषौ अथवा एकपुरुषः एकमहिला कोऽपि स्नेहः भवतु एवं परस्परस्नेहः भवति एकः किं करोति किमपि मम अरुचिः भवति अहं तस्मै लिखामि इदानीन्तनकाले अधिकतया कारणं किम् ईमेल् वा अथवा यदा विकारः भवति तत्क्षणं वयं प्रकटयामः सत्यं हम्म। तत्क्षणं मेसेज् प्रेषयामः हम्म। पतिपत्नी चेदपि अथवा अन्यस्नेहेषु अपि तत्क्षणं वयं प्रेषयामः न भवान् एवम् उक्तवान् तत् सम्यक् नास्ति भवान् किमर्थमेवम् उक्तवान् इति एकः प्रश्नः सः वृदौ उपविशति वा तस्य अन्तरङ्गे तत् ज्वाला वयं तैलं स्थापयामः तत्र सः किञ्चित् ज्वलति ततः एकवाक्यम् आगच्छति तद् वाक्ये वयं पुनः तस्य वाक्यस्य अन्तः अन्तः अन्तः वयं पश्यामः किमर्थमेवम् उक्तवान् वयम् अग्रे पुनः गच्छामः एवं कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा किं भवति स्नेहः समाप्तः भवति वस्तुतया पश्यतु पूर्वकाले एतावत् न आसीत् किमर्थम् सत्यम् एतादृश यदा कदापि दूरवाणी अथवा ईमेल् एतस्य सर्वस्य उपयोगः उत्तमकार्यार्थं वा समीचीनकार्यार्थं वा अधिकतया
अधिकतया जनाः असमीचीनकार्यार्थं तमेव कुर्वन्ति किमर्थम् जनाः एव कुर्वन्ति किल परन्तु नास्ति तत्र उपयोग शक्यते तत् सर्वमपि लोके उत्तमकार्यार्थं कर्तुं शक्यते किन्तु के उपयोगं कुर्वन्ति जनाः एव खलु तदा जनानां तदर्थम् अधिकारिभेदः इति वदति अस्माकं शास्त्रे यत्किमपि शास्त्रं पठनीयं चेत् अधिकारी चतुर्विषये चिन्तनं करणीयम् इति वदति यः अधिकारी नास्ति तस्य कृते न पाठनीयम् अधिकारी इत्युक्ते यः तद् कर्तुं योग्यः अस्ति इदानीं यस्य हस्ते दूरवाणी अस्ति सः तस्य अधिकारी अस्ति वा अद्य तत्रैव प्राब्लम् अस्ति वयं यत्किमपि चिन्तयामः किन्तु कुत्र चलति एतस्य सर्वम् उपयोगः कुत्र टेन्त् पठन्ति छात्राः न नवमवर्गे पठन्ति तेषां कृते कम्प्यूटर् आवश्यकं तेषां कृते तत् आवश्यकम् एतत् आवश्यकम् एतत् सर्वं दत्त्वा एते सर्वे सैन्टिस्ट् जनाः अभवन् वा पूर्वकाले एतत् सर्वं विना एते सर्वे किमपि न अभवन् वा तदेव अन्तरङ्गतः एतत् सर्वमपि आगच्छति उपकरणानि वस्तूनि न दातव्यम् अर्थः न किन्तु अस्मान् अधिकम् अधिकम् अधिकं कुत्र नयति तत् सर्वं विषयं प्रति नयति किञ्चित् अपि असमीचीनविषयम् इत्युक्ते किञ्चित् अपि नियन्त्रणं नास्ति तत् स्वभावः भवति अनन्तरं तदर्थमहम् उक्तवान् सः स्वभावः भवति पूर्वतनगृहेषु उत्तमं वा अनुत्तमं वा सर्वं वयम् अग्रे चिन्तयितुं शक्नुमः द्वयमपि उत्तमं पत् बहुषु गृहेषु मातरः बहु क्षमाशीलाः भवन्ति माता या अस्ति बहु क्षमां करोति सः बहुतो तत्र यः पुरुषः अस्ति सः बहु भिन्नं व्यवहरति नास्ति इति न अहङ्कारस्य अथवा भत्सनस्य भत्सनमित्युक्ते असमीचीनवाक्यकथनं सर्वमपि करोतु का बेलेन्स् करोति गृहं माता इदानीन्तनगृहेषु इदानीम् अस्माकं सर्वेषां गृहेषु अहम् एकैकस्य विषये न पृच्छामि सर्वेषां गृहेषु चिन्तयतु इदानीं कथम् एकवाक्यं सर्वस्य वाक्यस्य प्रत्युत्तरं वक्तव्यम् इति अस्माकम् इच्छा अवगच्छतु एकैकवाक्यं यदा प्रत्युत्तरं वदति अस्माकं शक्ति न्यूनन्यूनं जायमानमस्ति मां मां कोऽपि तर्जयति सः किमपि वदति अहं तस्य प्रत्युत्तरं वदामि एतत् कुत्र वदामि गृहे प्रथमं गृहे चिन्तनं करणीयं गृहे सः मां किमपि वदति किञ्चित् शृणोमि इति चिन्तयतु किं भवति तेन किन्तु सोढुं न शक्यते सर्वेषाम् अनुभवः अस्ति किल अन्तरङ्गे किमपि कण्डूयनं करोति पुनः पुनः चोदयति वदतु वदतु वदतु इति तत् अनुक्त्वा स्थातुं न शक्नोति लघुविषयः एव किमर्थम् अहं कं वदामि इति मया चिन्तयं मम पतिः एव अथवा मम पत्नी एव मम माता एव अहं सर्वदा वदामि एतस्य अर्थमेव अहं जीवनं करोमि मम जीवनं सम्पूर्णम् एतदर्थमेव मम उद्योगम् अहम् एतदर्थं त्यक्तवान् मम धनम् अहम् एतदर्थं त्यक्तवान् मम मातरं त्यक्तवान् पितरं त्यक्तवान् मम सर्वमपि अहम् एतदर्थमेव त्यक्तवान् अनन्तरं तस्य समीपं कथं व्यवहारं करोति एतदेव भगवान् वदति एतादृश अवगमनं नास्ति एतादृश अवगमनं नास्ति चेत् किं भवति भवान् युद्धतः युद्धतः इत्युक्ते कार्यतः भवान् पलायनं कुर्वन् भवति कदा सर्वदा एकदिने शतवारं किमागच्छति भगवद्गीतायाः उपयोगः आगच्छति जीवने कदा कदा उत्थानतः आरभ्य वयम् अस्माकम् एकैकक्रिया अपि तादृशी अस्ति तत्र वयं गीताम् उपयोक्तुम् अस्माकं जीवने गीताम् उपयुज्य किञ्चित् फलं वयं प्राप्तुं शक्नुमः तदर्थं भगवान् भिन्नभिन्नकार्याणि वदति इदानीं वदति अन्यत् सर्वं भवान् पार्श्वे स्थापयतु भवतः नित्यजीवने भवान् अहम् उक्तवान् किल चातुर्वर्ण्ये यदा शूद्र शूद्रत्वं यदा भवति तदानीं किं करणीयम् तदा कर्म न करणीयमिति अर्थः नास्ति केवलं ब्राह्मणानामेव इति कोऽपि न उक्तवन्तः ते एव अग्रे सन्ति तेषामेव ब्रह्मविद्या भवति इति कोऽपि अर्थः नास्ति कः अर्थः शूद्रः इत्युक्ते जन्मना जायते शूद्रः इति उक्तवान् तस्य कः अर्थः सर्वेषामपि आरम्भकाले सा एव बुद्धिः भवति का बुद्धिः मनः शुद्धं करणीयं तैः प्रथमकरणीयकार्यं तदेव तदर्थं किं करणीयम् मनः शुद्धं करणीयं चेत् किं करणीयम् अस्माभिः सेवा करणीया सेवा इत्युक्ते कथं सेवा कर्तुं शक्यते सेवां कर्तुं बृहत् बृहत् सेवां सर्वैः कर्तुं शक्यते अवगतं बृहत् बृहत् सेवा इत्युक्ते अहं मन्दिराय दशसहस्रं डालराणि ददामि इति अहं निश्चितवान् कोऽपि धनिकः तस्य हस्ते धनमस्ति सः चिन्तितवान् सेवां कृतवान् सेवा वा किमर्थं नास्ति सेवा इत्युक्ते तस्य अन्तरङ्गे तेन कीदृशपरिवर्तनम् अभवत् किल तस्मिन् तेन कारणेन कीदृशपरिवर्तनम् अभवत् बहुधा जनाः कथं कुर्वन्ति तावद् दत्त्वा किं प्राप्नोति अहङ्कारं प्राप्नोति अहं दत्तवान् इति तदेव प्रथमं गत्वा तत्र लिखित्वा स्थापयति किल ये ये जनाः आगच्छन्ति ते सर्वे तत् पठन्ति एषः दत्तवान् एषः दत्तवान् एषः दत्तवान् एतत् एतत् किम् एषा सेवा न धनं न ददातु इति अहं न वदामि तदर्थं न वदामि कथम् एवम् अनन्तरं तादृशकार्याणि बहवः कुर्वन्ति तादृशकार्यकरणस्य कारणं किम् गीता भिन्नविषये वदति तस्मात् वदन्नस्मि तादृशकार्याणि वयं किमर्थं कुर्मः वयं प्रसिद्धिं प्राप्तुम् इच्छामः तत् सेवाभावनया न तेन मनशुद्धिः न भवति बहु कार्याणि तादृशं कुर्वन्ति तदेव सर्वीस् इति बहु एषः तत् सर्वीस् करोति एते सर्वे तस्मिन् गणे अस्ति एतत् सङ्घटनमध्ये अस्ति एतत् आर्गनैसेशन् मध्ये अस्ति तत्र कुर्वन्ति अत्र कुर्वन्ति इति वदन्ति प्रथमसेवा करणीया इत्युक्ते मनशुद्धिनिमित्तं प्रथमसेवा कुत्र आरम्भः करणीयः गृहे उत्तमम् गृहे किं कर्तुं शक्नुमः कथं प्राक्टिकल् वयं किं कर्तुं शक्नुमः गृहे इत्युक्ते एकैकस्य स्थाने कर्तुं शक्यते यत्र कुत्रापि कर्तुं शक्नोति किं कर्तुं शक्नुमः एतत् सर्वं वक्तुं सरलं वाक्नियन्त्रणं करणीयं सत्यमेव प्रथमतया चिन्तयामि किमपि लघु लघु विषयाः एव गृहस्य कार्याणि करणीयानि उत्तमं गृहकार्यस्य आरम्भं करोतु यावत् कालपर्यन्तं वयं तानि कार्याणि न कुर्मः वयं किं वदामः सर्वत्र सूपर्विशन् कुर्मः सत्यं तत् सम्यक् नास्ति गृहं शुद्धमेव नास्ति किमर्थं शुद्धं नास्ति भवान् किमर्थं न करोति भवतः दायित्वं नास्ति वा भवतः अपि गृहं खलु तत्र प्रथम आरम्भः करणीयः अस्माभिः कीदृश आरम्भः अत्यन्तसामान्यकार्याणाम् आरम्भः करणीयः तत्र एव त्यागः अपि आगच्छति कथं तत्र त्यागः आगच्छति बहूनि कार्याणि साक्रिफैस् करणीयं भवति तत्र कथं उदा समयः कथं समय समयः दातव्यः भवति कदाचित् कथं गृहे इदानीं चिन्तयतु तया करणीयं कार्यं भिन्नभिन्न गृहेषु भिन्नभिन्नव्यवस्था भवति इदानीं अहं पूर्ण मम पूर्णकल्पना नास्ति अत्रत्य एकैकगृहस्य का व्यवस्था अद्य अस्ति इति भारतस्य गृहकल्पनायाम् अहं वदन् अस्मि तत्रापि कोऽपि दोषः नास्ति इदानीं पश्यतु भारते एकगृहे गृहकार्याणि स्वाभाविकतया वयं चिन्तयामः महिलया करणीयम् इति चिन्तयामः एवमेव कोऽपि नियमः नास्ति किन्तु उदाहरणार्थं वदामि महिलया करणीयकार्याणि तत् अहं करोमि इति चिन्तयतु भवता कियत् साक्रिफैस् करणीयमिति भवान् अवगच्छति तदानीम् अहं स्वयं तत् स्वीकृत्य करोमि किन्तु दशवारं न वक्तव्यम् अनन्तरम् हम्म। अहं करोमि अहं करोमि सा न करोति <laughs> अथवा एषः न करोति तत् तेन प्रयोजनं नास्ति कारणं किम् अस्माकं संस्कारः न भवति तेन भवान् मौनम् एतादृशकार्याणि स्वीकरोतु स्वस्य परिष्काराय सा सेवा एव किं करोति मनशुद्धिम् उत्पादयति माता बहु कार्यं करोति गृहे चिन्तयति इदानीं कुत्रापि नास्ति तादृश माता एव नास्ति किल गृहे माता अस्ति चेदेव किल किन्तु भारते तु अहं बहु पश्यामि माता बहु कार्यं करोति गृहे मौनं गत्वा तस्याः सहायं करोतु प्रातः पञ्चवादने सा उत्थाय सर्वं कुर्वती अस्ति तस्याः वयः सप्तति पञ्चसप्तति अशीतिवयः तस्याः चत्वारिंशत् त्रिंशत् अथवा द्वा पञ्चविंशति वयस्कः अहं मम निद्रा आगच्छति इति निद्रां करोमि मम एव श्रान्ति तस्याः शरीरस्य श्रान्तिः नास्ति वा तस्याः कष्टं नास्ति वा भवान् किम् अधीतवान् भवान् किं पठितवान् भवतः पठनस्य कः लाभः भवान् कानिचन वस्त्राणि धृत्वा किं वदामि जनानां पुरतः द्वित्रवाक्यानि उक्त्वा भवान् बहु अहमेव श्रेष्ठः इति चिन्तयन् भवान् जीवनं करोति चेत् भवतः मनशुद्धिः अस्मिन् जन्मनि न भवति तावदेव लघुविषयः एव अत्यन्तसरलविषयः सा भावना जन्मना जायते शूद्रः इति सः एव शूद्रः सः सामान्यः न सः तादृश उत्तमः अस्ति तादृशकार्यं वयं किञ्चित् किञ्चित् स्वीकृत्य कृत्वा गृहे तादृशकार्याणि करोति इति चिन्तयतु गृहे तादृशत्यागः त्याग त्याग इत्युक्ते साक्रिफैस् करोति इति चिन्तयतु मन्दं मन्दं मन्दं तत् किं भवति तस्य स्वभावः भवति सः बहिः अपि करोति तत् अहं बहुधा दृष्टवान् तादृशजनाः कुत्रापि वयम् इदानीम् अत्र एकं कार्यालयम् आगच्छामः चिन्तयतु कार्यालयं स्वच्छं नास्ति ते कार्यालयं शुद्धं कुर्वन्ति ते कस्यापि प्रतीक्षां न कुर्वन्ति अथवा वयं सर्वे वयम् इत्युक्ते भवन्तः न मम सदृशजनाः वयं किं वदामः बहु असमीचीनमस्ति कः केन करणीयम् अस्माकं चिन्तनं किं तदर्थम् एकः सेवकः अस्ति तेन करणीयं तस्य कार्यं भवतः कार्यं किम् भवतः तस्य कः भेदः मनशुद्धिनिमित्तं यदा कार्यं करोति त्यागः इति वयं यद्वदामः तस्य बहु डेप्त् अस्ति तद् अवगन्तव्यम् अवगतं वा किमपि तस्य अवगमनमस्ति वा तद् बहु भेदः अस्ति तस्य जीवनस्य एतस्य जीवनस्य अत्यन्तसामान्यकार्याणि एव अन्यत् किमपि अद्य गत्वा अहम् अहं ब्रह्मास्मि पठित्वा व्याख्यानं करोमि इति न भवान् अद्य भवतः मात्रा सह कथं व्यवहारं करोति भवतः पित्रा सह कथं व्यवहारं करोति भवतः पुत्रेण सह कथं व्यवहारं करोति बहुधा मातरः एतत् बहु सम्यक् कुर्वन्ति तेन कारणेन एव भारते मातुः एव अत्यन्तप्राधान्यं जानाति शतं पितुः तुल्य एकमाता एक एव, एवं वाक्यमस्ति दश आचार्यः समानम् एकपिता दश आचार्यः तत् भवति तादृशप्राधान्यमस्ति एकपिता पितुः वाक्यपालनं करणीयं तादृश शतं पितरः भवन्ति एका माता का माता तादृशी माता इत्युक्ते किम् एतत् मातृत्वं मातृत्वेन किं भवति अहं किमर्थम् इदानीं तत् किमर्थम् उक्तवान् एतादृशमातृत्वेन अन्धःकरणशुद्धिः भवति तेन एव शूद्रत्वतः सः किं प्राप्नोति उपरि आगच्छति अनन्तरं किं वैश्यवृत्ति भवति वैश्य इत्युक्ते किं वैश्य इत्युक्ते धनं सम्पादयति किल सः सम्पूर्णं यद् यद् धनम् आवश्यकं किमर्थम् आत्मज्ञाननिमित्तं ब्रह्मज्ञानी भवितुं ब्राह्मणः भवितुं ब्राह्मणः इत्युक्ते ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी भवितुं किम् आवश्यकं तद् धनं सः एतादृशसेवाद्वारा प्राप्नोति तत् प्राप्तुं किं धनम् आवश्यकम् इन्द्रियनिग्रहणं अनन्तरं मन मनशुद्धिः एतेन प्राप्नोति अनन्तरं बुद्धि ऋजु दया चिन्तयति ऋजुचिन्तनम् इत्युक्ते कः अर्थः साक्षात् चिन्तयति सर्वदा बुद्धिः कथं करोति अस्माकं सर्वेषां वक्रमेव चिन्तयति किमपि कार्यं न भवति साक्षात् वदति चेदपि वयं कथं चिन्तयामः जानामि इत्युक्ते कः अर्थः किमर्थं तादृशं बुद्धिमन्ति एतत् सर्वम् अन्तरङ्गव्यापारः बहिः केवलं न वदामि एकः मौनम् उपविशति किन्तु कः लाभः अन्ते किं किं चलति इति ईश्वरः एव जानाति तस्मात् तेन प्रयोजनं नास्ति बुद्धिः अपि साक्षात् चिन्तयति तादृशः वैश्यः ये एतादृशधनं यः अहं शीघ्रं वदन्नस्मि एतादृशधनं सर्वं यः वैश्यः सम्पादयति सः कः भवति क्षत्रियत्वं प्राप्नोति क्षत्रियत्वम् इत्युक्ते किं शक्ति क्षत्रिय इत्युक्ते शक्तिः एव किल किं क्षत्रिय एतत् सर्वं छेत्वा अग्रे गन्तव्यम् एतत् शरीरं रथं कृत्वा एतस्मिन् रथे स्थित्वा युद्धं करणीयं कैः सह युद्धं करणीयम् अग्रिमश्लोके अस्ति महारथैः सह युद्धं करणीयम् इत्युक्ते महारथाः भवतः पराजयं कुर्वन्ति इति वदति के महारथाः महारथः इत्युक्ते कः अर्थः भिन्नभिन्न अर्थाः सन्ति एकमहारथः इति युद्धकल्पनायां वदति दशसहस्रं जनैः सह एकाकी युद्धं कर्तुं शक्नोति सः एव एकमहारथः दशसहस्रं जनाः सन्ति चेत् तस्य कृते किमपि नास्ति सः एकः पर्याप्तः सः एकः महारथः तादृशमहारथः इति अत्र महत् इति रथं महत् किं महत् महत् इति एकस्यैव वर्णना अस्ति उपनिषत् मध्ये कस्य आत्मनः तस्य विषये यस्य ग्रहणमस्ति यस्य ज्ञानमस्ति अथवा यः आत्मनः विषये चरितुं चरितुम् इत्युक्ते आत्मनः विषये गन्तुं शक्तः सः तत् कार्यं करणीयं तादृशी उपासना करणीया सत्यं तादृशः अस्ति कः किमर्थम् एतावत् उक्तवान् अर्जुनः किल अर्जुनक्षत्रियः इति उक्तवान् किल भवान् तादृशः भवतः किं किं भवान् इदानीम् अधीतवान् भवान् भवतः अस्मिन् जन्मनि अथवा पूर्वजन्मनि गतजन्मनि कदाचित् भवान् सेवां कृत्वा भवतः शूद्रत्वं भवान् समापितवान् ततः अग्रे आगतवान् भवान् मनशुद्धि प्राप्तवान् अनन्तरं भवान् सम्पूर्णधनं भवान् एतदर्थं किं किं धनम् आवश्यकं सम्पादितवान् किल पाशुपतास्त्रं किं कः अर्थः एतस्य सर्वं पाशुपदास्त्रम् इत्युक्ते एक एक बोम्ब् क्रीणाति गत्वा न स्वीकरोति पाशुपदास्त्रं सम्पादयति इत्युक्ते जीवने तादृशशक्तिः सम्पादयति सः तस्य उपयोगं कर्तुं तादृशशक्ति इत्युक्ते आत्मनः विषये गन्तुम् अग्रे गन्तुं सः वैश्यवृत्तिमपि तीर्त्वा उपरि आगतवान् इदानीं त्रिगुणानाम् उपरि अपि सः जयं प्राप्तवान् त्रिगुणाः सत्त्व रज स्तम किल प्रथमं स्वाभाविकतया जनाः कुत्र भवन्ति तमः तत्र एव तमः समापनीयम् इत्युक्ते किं करणीयं सेवा करणीया ततः पुनः कुत्र आगच्छति रजः रजः समापनीयम् इत्युक्ते किं करणीयं प्रथम अर्धभागम् एतत् सर्वं सम्पादनीयं साधना करणीया इत्युक्ते वैश्यवृत्ति सर्वसम्पत् भवता आर्जनीयं तदनन्तरं किं करणीयं तस्य शक्ति स्पष्टमस्ति तदा भवान् कुत्र प्राप्नोति ब्रह्मज्ञानं प्राप्नोति इदानीं भवतः पुरतः तादृश एकसमयः आगतः अस्ति अस्मान् सर्वान् वदति भगवान् कः अर्थः भवानेव गीतां स्वीकृत्य पठन् अस्ति इदानीं भवान् एतत् सर्वं ज्ञातवान् अस्ति भवान् चिन्तयतु भवान् इदानीं कस्मिन् स्तरे अस्ति मया इदानीं किं करणीयं मम स्वधर्मः कः मया इदानीं सेवां कृत्वा मम मनशुद्धिः करणीया वा मम मनशुद्धिः अस्ति वा अद्य मम मनः कलुषितमस्ति वा मम गृहे मम कुटुम्बे मम ग्रामे मम राष्ट्रे मम समाजे मया सह ये सन्ति तैः सह अहम् आनन्देन सन्तोषेण वसामि वा प्रथमप्रश्नः मम अत्र सन्तोषः नास्ति अहं तत्र गच्छामि सन्तोषः भवति वा न भवति तदेव वयम् अत्र पश्यामः किल भारते सा तावत् कर्तुं न शक्यते मम एका पत्नी अस्ति अत्र सन्तोषः नास्ति किं करोति अन्यपत्नीं स्वीकरोति किल अत्र किं चलति तत्र तावदृशकार्याणि अस्माकम् आचार्याः उक्तवन्तः एतत् सर्वं भवतः इन्द्रियाणां पृष्ठतः भवान् धावन् अस्ति भवतः अत्र सन्तृप्तिः नास्ति कुत्रापि सन्तृप्तिः न भवति भवान् अटन्नेव भवति एतादृशं तस्मात् प्रथमम् अत्यन्तलघुलघुविषये स्वस्य गृहे प्रथमं करोतु प्रथमं तादृशविषयेषु कारणम् एषा संस्कृतिः अस्ति किल अस्मान् परितः अत्र विद्यमाना एषा संस्कृतिः ततः प्रथम रक्षा प्राप्तव्या अस्माकं मोहः न भवेत् सर्वे एवमेव कुर्वन्ति अहं करोमि चेत् किं सत्यम् इदानीन्तनबालकाः बालिकाः तत्र गच्छन्ति तस्य कारणं किम् वयं न गतवन्तः किमर्थं वयं न गतवन्तः अस्माकं मातापितरः तादृशशिक्षणम् अस्माकं कृते दत्तवन्तः स्वभावः एवमेव आगच्छति लघु लघु लघु लघु विषयेषु एकजन्मतः इति न वदति किल बहु बहु जन्मतः भगवान् वदति तादृश मनशुद्धि प्राप्य तादृशकार्याणि सम्पाद्य क्षत्रियत्वं भवान् इदानीं प्राप्तवान् क्षत्रियत्वं प्राप्तवान् इत्युक्ते भवती शक्तिः अस्ति भगवान् एव वदति पुरतः स्थित्वा भवान् कर्तुं शक्नोति तादृश भवान् इदानीं पलायनं करोति चेत् किं भवति സ്വയമേവ ചിന്തയതു സ്വയമേവ അഹം സാധനം കരോമി അഹം മമ്മ മനഃശുദ്ധിം പ്രാപ്തവാൻ അനന്തരം ഏതദർത്ഥം കിം കിം ആവശ്യകം താദൃശ ധനമപ്പി പ്രാപ്തവാൻ ധനം മീൻസ് കിം കിം ആവശ്യകം തത്സർവം അഹം സമ്പാദിതവാൻ വൈശ്യവൃത്തിമപ്പി കൃതവാൻ ക്ഷത്രിയവൃത്തി മയി സാ ശക്തി അപ്പി അസ്തി അഹം ആവശ്യകം ചെയ്ത് ഇതാനും കർത്തും ശക്നോമി തസ്മിൻ ക്ഷണേ अहं वदामि मम न आवश्यकम् अहम् अन्यत्र गच्छामि इत्युक्ते तस्य द्विविध अर्थः अस्ति क्षणे क्षणे अधः आगच्छति हम्म। तदपि एकम् एतावत् उपरि गतवान् अपि बहूनां ऋषीणां विषये वयं जानीमः किल विश्वामित्रस्य विषये हम्म। दुर्वासः तस्य विषये बहवः ऋषयः अत्यन्त उन्नतस्थानं गत्वा अनन्तरं किं कृतवन्तः किमर्थम् अधः आगतं कारणं किम् तेषां शक्तिः आसीत् तस्मिन् समये एव भगवान् वदति अधुना इदानीं भवता एतत् करणीयमस्ति इदानीं भवान् कर्तुं शक्नोति अस्मिन् क्षणे भवान् वदति मम पिता मम पितामहः मम मातुलः मम ज्येष्ठः एते सर्वे सन्ति अहं न करोमि इति वदति चेत् तस्य अर्थः भवतः यशः सम्पूर्णं गच्छतु भवान् यशः एकनिमित्तमेव भवान् इदानीं वदति अहं न करोमि इति किल धननिमित्तं न धननिमित्तम् अर्जुनः उक्तवान् वा न धननिमित्तं चेत् अहं वनं गच्छामि इति न वदति भवान् गृहनिमित्तं न राज्यनिमित्तं न अन्यत् किं भवतः अन्यत् किमपि न प्राप्नोति केवलं यशः प्राप्नोति इति भवान् चिन्तयति अहम् एतत् सर्वं त्यक्त्वा गच्छामि चेत् ते वदन्ति ते सर्वे वदन्ति पश्यतु अर्जुनः कीदृशः उत्तमः वयमपि चिन्तयामः किल तादृशं यदा कदापि वयं पश्यामः चेत् वयं कदा तत् त्यजामः कदा वयं बहुधा किं इष्यू बहु इष्यू बहु सामान्यं भवति इत्युक्ते प्राब्लम् अस्ति किल तत्रत्य तद् बहु लघु भवति किन्तु तेन अस्माकं निश्चयः कः महोमः निश्चयः कथं वक्तुं शक्नोमि कदा कदाचित् बालकाः वयमपि कृतवन्तः स्युः गृहे अन्येषां विषये वा तद् यत् कष्टं नास्ति किल गृहे कलहं कुर्वन्ति बालकः किमपि एकलघुविषये कलहं करोति अनन्तरं वदति अहं गृहं त्यक्त्वा गच्छामि किमर्थम् अद्य प्रातःकाले अल्पाहारः सम्यक् न अभवत् <laughs> एवमेव अन्यविषयः स्यात् अहम् उदाहरणार्थम् एकविषयम् उक्तवान् अद्य अल्पाहारः सम्यक् न दत्तवती अथवा मम परीक्षानिमित्तम् अथवा मम एक्स्कर्षन् निमित्तं धनं न दत्तवती तेन कारणेन अहं किं करोमि गृहमेव त्यजामि एवं करोति अपि कदाचित् पश्यतु विषयः कः एकः अत्यन्तसामान्यविषयः तदर्थं सः किं करोति बहु बृहत् एककार्यं त्यक्त्वा अनन्तरदिने सः किम् अनुभवति गृहं त्यक्त्वा सः अन्यस्थानं गतवान् इति चिन्तयतु किल त्या त्यागपर्यन्तम् अनन्तरविषये किमपि सः चिन्तनं न करोति पतिपत्नीमध्ये अपि एवमेव अहं भवतीं न इच्छामि गच्छामि समाप्तं गत्वा भवतः स्वभावः न पर्याप् न गतः किल भवतः स्वभावः तत्रैव अस्ति खलु भवान् गच्छति चेत् भवान् किं करोति इदानीं लघुशिशुः इव सः गृहं त्यक्त्वा गच्छति अग्रिमभोजनस्य समये कुतः भोजनं करोति अग्रिमवस्त्रं धरणीयं चेत् कुतः धरति ता अहं किमर्थम् उक्तवान् तादृशानि कार्याणि सः न चिन्तयति एव तादृश किमपि कार्यं तस्य चिन्तनमेव न आगच्छति सः इमोशन् मध्ये अस्ति इति कारणेन तस्मिन् क्षणे सः त्यक्त्वा गच्छति एवमेव एषः किं करोति युद्धतः पलायनं करोति भगवान् वदति भवान् एवं पलायनं करोति चेत् भवतः यशः अपि न भवति यशः भवति इति भवान् चिन्तयति तावदेक लघुकार्यमपि भवतः कृते न भवति भवतः जीवनमपि गच्छति अन्यत् सर्वमपि समाप्तं भवति अग्रिम एतत् एतस्य अग्रिमश्लोके वदति भवतः शत्रवः अपि भवतः परिहासं कुर्वन्ति भवतः ये शत्रवः सन्ति ते भवन्तं त्यजन्ति वा ते अपि न त्यजन्ति एतस्य अन्य अर्थः अपि आत्मनः विषये वयं चिन्तयामः चेत् वयं शूद्रवृत्तितः अपि अनन्तरं वैश्यवृत्तितः अपि क्षत्रियवृत्तिपर्यन्तम् आगत्य इत्युक्ते मनः तत्र उत्तमोत्तमोत्तमकार्याणि कृत्वा सेवां कृत्वा मनःशुद्धिं प्राप्य ततः अन्यविध സർവവിധ സമ്പാദ്യ വസ്തുവിന് യദ്യത് സമ്പാദനീയം സർവം സമ്പാദ്യ ശക്തിമപി പ്രാപ്യ ततः आत्मज्ञानं प्रति गन्तव्यं तस्मिन् समये एक लघु लघु कार्याणि उक्त्वा मम एषः मम तत् मम एतद् मम बन्धुत्वम् एतादृशकार्याणि उक्त्वा भवान् गच्छति चेत् तद्यापि नष्टं भवति एतदपि नष्टं भवति अद्यपर्यन्तं यद्यद् कृतं सर्वमपि गच्छति तस्मात् भवान् किं करोतु इति वदति युद्धं करोतु भवान् युद्धं कार्यं करोतु भवान् भवान् एवं पृष्ठतः पृष्ठतः न गच्छतु पलायनं न करोतु भवतः जीवने करणीयं कार्यं तद् भवान् करोतु इत्येव तस्मिन् श्लोके वदति कीर्ति इति तस्मिन् श्लोके अस्ति तदेव तस्य श्लोकस्य किं कीर्ति त्यजति इत्युक्ते किम् एकः मानसिकविकारः एव किल कीर्ति शरीरस्य न मम मनसि एव अहं चिन्तयामि मम कीर्ति तद्भवति इति शरीरे किमपि न भवति तेन तत् तस्य त्यागः तदपि न प्राप्नोति मनसा सन्तोषं प्राप्नोमि इति विचिन्त्य एव इदानीं सुरेशमहोदय मां तर्जयति अहमपि तस्य तर्जनं करोमि किमर्थं तर्जितवान् मम सेवाद्वारा प्राप्तमनशुद्धिः अपि त्यक्तवान् मया सम्पादितसर्वगुणानपि अहं त्यजामि मम शक्तिः आसीत् किद किमर्थम् एतत् सर्वम् अनुक्त्वा श्रोतुं मम शक्तिः आसीत् तां शक्तिमपि त्यक्त्वा अहं प्रति वदामि चेत् मम किं भवति अहं किमर्थम् उक्तवान् मम यशः भवतु इति भवान् उक्तवान् अहमपि वदामि इति मम यशः भवति इति विचिन्त्य अहं वदामि किन्तु यशः अपि न भवति इति भगवान् स्पष्टं वदति किमस्ति अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते इतोपि उत्तमं किमस्ति मरणमेव उत्तममस्ति मरण मरणस्य अपेक्षया अपि असमीचीनमस्ति इत्युक्ते एतेन किं भवितव्यं तद्भवति चेत् किमपि न आसीत् ഭവാൻ मौनम् ഉപവിശതി चेत् भवान् किं प्राप्नोति स्म अत्यन्तलघुविषयः द्वयोः मध्ये कलहसमये अहं इदानीं सः वदति अहमपि वदामि भगवान् वदति भवान् न वदति चेत् भवान् भवतः शक्ति उपयोगं करोति चेत् भवान् भवतः नियन्त्रणं करोति चेत् किं भवति भवान् इदानीं वदति मम कीर्तिः गच्छति इति वदति कारणं सः मां वदति सर्वे शृण्वन्ति अनन्तरं मम कीर्ति गच्छति किल न भवतः कीर्ति न गच्छति भवान् किं सम्पादयति भवतः अन्तरङ्गे भवान् एकं शक्तिं सम्पादयति का शक्ति सा शक्तिः एव भवतः ब्रह्मत्वं प्रति अथवा भवान् आत्मनः विषये भवतः अन्तरङ्गतः भवान् वर्धनं प्राप्नोति इति शक्ति सा शक्ति सा एका एव अस्ति एतदहं अत्यन्तजीवनस्य सामान्य उदाहरणसम्भाषणविषये अहम् उक्तवान् भवन्तः चिन्तयन्तु भिन्नभिन्नविषये एषा शक्ति जीवने भिन्नभिन्नविषये वयं नियन्त्रणं कर्तुं शक्नुमः तदानीं किं भवति तदनुसृतं जीवने वर्धनं भवति इत्यर्थः एकवारम् उक्त्वा समापयामः अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः